هاڻي اسان آيتون پڙهيون آهن ٻه سؤ ٻائيتاليهه کان وٺي ٻه سؤ ٻائيتاليهه، ٻه سؤ ٽيتاليهه ۽ ٻه سؤ چوئيتاليهه ٽي آيتون آهن جيڪي هينئر اسان پڙهيون آهن هن ۾ ٽي مختلف مضمون آهن

ڪيترا هزار هئا، يعني پنج ست هزار ڪي ڏهه هزار اٺ ڏهه هزار خبر ناهي ڪيترا هزار هئا هزارين هئا الوف هئا حذر الموت موت جي ڊپ کان وٺي ڀڳا متان ڪو پليگ آئي ڪو ڇا ٿي ڪنهن حملو ڪيو ٿو ڇا ٿيو يا خبر ناهي ته ڪهڙو واقعو ٿيو جنهن جي ڊپ منجهه وٺي ڀڳا ۽ هزارين هئا مطلب ڀڄي وڃون ته هتان نڪري وڃون ته جيئن مارجي نه وڃون هن احساس سان حذر الموت موت جي ڊپ کان ڀڄي وڃڻ هاڻي اهو هڪڙو تمام مضمون آهي ته موت جي ڊپ کان ماڻهو ڀڄي وڃي جيڪڏهن ڪٿي ڪي پليگ اچي ٿي ڪٿي ڪو مرض اچي ٿو يا ڪٿي ڪو جنگ ٿئي ٿي ماڻهو ڀڄي ٿو ته آئون ڀڄي وڃان هتان بچي وڃان سو پوء الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته توکي جتي مرڻو آهي اتي توکي مرڻو آهي جنهن ڏينهن مرڻو آهي ان ڏينهن مرڻو آهي تنهنجو ڀڄي وڃڻ توکي ڪم ڪونه ايندو پر بهرحال هن آيت منجه الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته الم تر الي الذين خرجوا من ديارهم ڇا انهن کي ڏٺي جيڪي پنهنجي گهرن منجهان نڪتا وهم الوف ۽ هئا به هزارين حذر الموت موت جي ڊپ کان ڀڳا وٺي گهرن منجهان فقال لهم الله الله تعالي هنن کي چيو موتو مري پئو اللهم صل هاڻي ڀڳا اٿ موت کان وري جو الله تعالي چين بلا ٽپ مري پئو بلا يڪدم هاڻي جيئن به هئا جتي به هئا ڪٿي پهتا هاڻي ائين جيڪي هزارين ماڻهو ڀڄن پيا پنهنجو حذر الموت فقال لهم الله موتو مرو هاڻي ڇا ٿيو ثم احياهم پوء انهن کي وري الله تعالي جياريو هاڻي اهي مئل جيڪي هزارين هئا انهن کي الله تعالي جياريو ان الله لذو فضل علي الناس ولڪن اڪثر الناس لا يشڪرون پهرين معنيٰ ڪري ٿا وڃون ته الله تعاليٰ وڏي فضل وارو آهي انسان ذات تي پنهنجو وڏو رحم ٿو ڪري جو

اهو ستٽيهون چئپٽر آهي حزقيل جي ڪتاب جو، انهي منجهه اهو آهي بيان پهرين آيت کان وٺي چوڏهين آيت تائين، يعني چوڏهن پهريون آيتون، ٻيون وري به ٻيا بيان آهن، پر اهي پهريون چوڏهن آيتون جيڪي ستٽيهين چئپٽر جون، انهي ۾ انهي قوم جو بيان آهي، جن جون هڏيون ڏٺيون پنهنجو حضرت حزقيل، پوء الله تعاليٰ هن کي چيو ته ڀلا هي ڏس ته ڇا آهي، پوء. هن پنهنجو الله تعاليٰ جو حڪم ڪيس ته هن کي چئو هڏين کي چئو ته اٿو پوء هڏين کي چئين ته اٿو الله تعاليٰ جو حڪم هو هڏين کي چئي اٿو اٿو ته اٿو هڏين جو سرڪڻ جو آواز ٿيو پس پس کٽ کٽ کٽ ٽڪ ٽڪ ٽڪ ٽڪ ۽ اهي هڏيون وري مليون هاڻي اهو آواز جيڪو آهي سو اهو به مطلب پنهنجي هن ۾ جي حزقيل جي ڪتاب ۾ آهي ته هن جو آواز به ٿيو هاڻ اهڙي اها جيڪا آيت جيڪا پڙهي سون حضرت عزير جي متعلق جيڪا چوندا آهن ٽو ففٽي نائن ٻه سؤ اڻهٺين آيت جيڪا هاڻ اهو به اهڙي قسم جو مضمون آهي پر اهو ان ماڻهو سان ٿو ٿئي اهو مري ٿو وڃي سؤ سال ۽ هي جيڪو آهي سو قوم جا هزار ماڻهو جيڪي آهن سي ٿا مري وڃن پوء هاڻ اهو ساڳي زماني سان آهي ساڳين ماڻهن سان آهي يا ساڳي قومن سان آهي يا ڇا آهي يا الڳ الڳ قومون آهن الڳ الڳ ماڻهو ماڻهو آهن ڪهڙي خبر آهي الله تعاليٰ کي خبر آهي وڌيڪ پر اسان وٽ ٿورو مڙئي اشارو هن پاسي جو هن پاسي جو ان مان انهن ڳالهين تي هروڀرو اصرار نه ڪجي اهڙو ته بس هيئن ئي هو ۽ بس جيئن آئون ٿو چوان تيئن هو هيء ڳالهه رب کان پاڻ کي خبر آهي تنهن ڪري اسان جي عالمن اسان کي سيکاريو آهي چئو ته والله اعلم والله اعلم بالصواب ته وڌيڪ ڪهڙي شيء صحيح آهي اها الله کي ئي خبر آهي انهي ڪري انهي ڳالهه کي رڳو ائين اشارو ڪجي پوء اڳتي وڌي وڃجي ان ڳالهه تي ته پنهنجو ضد نه ڪجي ان پنهنجو اصرار نه ڪجي اهڙي ڳالهه تي بهرحال پوء هن ڳالهه هن معاملي سان ائين ٿو ٿئي هنن ماڻهن سان جو هن ۾ حزقيل جي ڪتاب ۾ آهي ته هو هڏيون اٿيون پنهنجو ٿي وري هو صحيح تيار ٿي اهو جيڪو ماڻهو هئا بيهي رهيا اٿ اڀا ٿي پر هن ۾ ساهه ڪونه هو ساهه کان سواء بيهي رهيا هاڻ الله تعاليٰ هن کي چيو هن نبي کي حزقيل کي ٿو چوي ته هنن کي چئو ته الله تعاليٰ جي حڪم سان باذن الله جيئن الله قرآن شريف ۾ الله تعاليٰ فرمايو حضرت عيسيٰ عليه السلام جي متعلق ته هيئن ڪيو مون باذن الله هيئن ڪيو مون باذن الله الله جي حڪم سان الله جي امر سان ته الله تعاليٰ هن کي امر ڪيو ته تون هن کي چئو ته اٿو منهنجي امر سان الله تعاليٰ جي امر سان پوء هڏيون جيڪي آهن سي اٿيون جيڪو ڍانچا جيڪي کڙا ٿي بيهي رهيا انهن ۾ پنهنجو ماس پيو ان ۾ گوشت پيو ان ۾ سڀئي ٺيڪ ٺاڪ ماڻهن جهڙا ماڻهو هئا اهڙا ٿي بيهي رهيا پوء هاڻي هن کي چيو ان ۾ ساهه پئي ته الله تعالي حڪم ڪيو ان ۾ ساهه پئجي ويو جو اهي ماڻهو جيئرا ٿي پيا هزارين ماڻهو هاڻي الله تعالي هتي فرمائي ٿو لذو فضل علي الناس ان الله لذو فضل علي الناس، الله تعاليٰ پنهنجي انسان ذات تي وڏو فضل ٿو ڪري، ولڪن اڪثر الناس لا يشڪرون، پر گهڻو انسان جيڪي آهن سي الله تعاليٰ جو شڪر نه ٿا ڪن. هاڻي ان ۾ رڳو ايترو آهي، پوء انهن ماڻهن سان ڇا ٿيو، وري ڪيترو وقت رهيا جيئرا يا نه رهيا، ڇا ٿيو ڇا نه ٿيو، هاڻي اهو ڄڻ هتي حزقيل جي ڪتاب ۾ جيڪو آهي سو ڄڻ هڪڙو ان ڏٺو پنهنجي اکين سان ۽ هتي الله تعاليٰ رڳو اشارو ڪيو پوء انهن ماڻهن سان ڇا ٿيو ڪيترو وقت جيئرا؟ ظاهر هن ڌرتي تان هلڻو آهي هو ڪو هميشه جيئرا ڪونه هوندا جو وري اسان جي زماني ۾ به جيئرا هجن جو اسين وڃي ڏسون انهن کي ائين ڪونهي ظاهر آهي هو انسان جي هڪڙي حياتي ٿئي ٿي ان ۾ پوء هلڻو آهي پر هي هڪڙو آخرت جو وعدو جيڪو الله تعاليٰ آهي ٽي مضمون آهن جيڪي قرآن شريف منجهه ۽ اهي بار بار اچن ٿا اهو توحيد جو ۽ پهريون ته الله تعاليٰ هڪڙو آهي ان سان ٻيو ڪو شريڪ ڪونهي ٻيو جيڪو آهي رسالت جو ته الله تعاليٰ رسول موڪليا آهن پنهنجا پيغمبر موڪليا آهن نبي موڪليا آهن پوء آيا انهن پنهنجو ميسج ڏنو الله تعاليٰ جو ته هيئن ڪريو هيئن نه ڪريو اهڙي نموني سان اهي ڳالهيون جيڪي ٿيون ۽ اهو ٻه ميسج ٽيو ميسج جيڪو آهي ته آخرت آهي تنهنجو بعث بعد الموت آهي موت کان پوء وري جيئرا ٿيندؤ ۽ پوء وري اٿندؤ، توهان جو حساب ڪتاب ٿيندو، توهان جو گڏ ٿيندو، جنت ۽ جهنم آهي، حساب ڪتاب آهي ۽ ريوارڊ ۽ پنشمينٽ آهي، پنهنجو وعدو ۽ وعيد آهي، سڄي ڳالهه آهي، اها ڳالهه ٽين جيڪا ڳالهه آهي، هاڻي هي جيڪي مضمون اچن ٿا ته ماڻهن کي جيئرا ڪري الله تعاليٰ ڏيکاري ٿو، اهي جيڪي آهن سي انهيء ڳالهه کي پروو ڪرڻ جي لاء ته آخرت جو وعدو سچو آهي، بعث بعد الموت ڳالهه سچي آهي، جنت جهنم سچو آهي، تنهن جو ريوارڊ ۽ پنشمينٽ سچو آهي، انهيء ڳالهه کي ثابت ڪرڻ جي لاء هاڻي ڏسو هن ئي سورت ۾ پهرين پهرين ڏٺو سون جيڪا ڳئون ڪهڻ جي لاء حڪم ڪيو حضرت موسيٰ عليه السلام کي الله تعاليٰ ته هن کي چئو ته ڳئون ڪهن پاڻ ڇا لاء ڇا لاء تي ڪٺائون ان ڳالهه جو مضمون اچي ٿو اهو پاڻ مطلب پڙهي به ڇڏيو آهي يا وري به کڻي پڙهنداسون ڪڏهن پر انهي منجهه آخر ۾ خبر پئي ٿي ته همراهه هڪڙو مري ويو هو بني اسرائيل منجهان پوء وري انهن ٻين کي تي هنيائون ته هن فلاڻي ماريو آهي فلاڻي ماريو آهي فلاڻي ماريو آهي پوء الله تعاليٰ حڪم ڪيو ته هاڻي ڳئون ڪهو پوء هن جو گوشت جو ٽڪرو هن جي مٿان هڻو ته پوء هو جيئرو ٿيندو پوء توهان کي ٻڌائيندو ته مون کي ڪنهن قتل ڪيو آهي پوء هن اٿيو ان پاڻ چيو ته هي منهنجو ڀائٽيو جيڪو آهي هن مون کي ماريو آهي. بهرحال پوء وري سمهي رهيو مطلب ته اهڙي نموني سان پوء وري مري ويو جيڪو به ٿيو ان سان پر مطلب مرڻ کان پوء انسان جيئرو ٿي سگهي ٿو اها ڳالهه ان واقعي منجهان ٿي ملي هاڻي هي جيڪو واقعو پنهنجو حزقيل جي ڪتاب منجهه جيڪو الله تعاليٰ هتي هن سورت ٻه سؤ ٻائيتاليهه منجهه جو يا ڪهڙي آهي ٻه سو ٽيتاليهه آهي آيت آهي انهي منجه اهو بيان ٿو ڪري ۽ انهي کان پوء وري هي جيڪو حضرت ابراهيم عليه السلام چئي ٿو ته تون ڪيئن جياريندين اهو ڏيکاري ٿو ۽ هن ماڻهو جيڪو الله تعالي چيو ته حضرت عزير جي نالي ٿا چون يا ڪنهن ٻئي جي نالي ته اهو جيڪو ماڻهو پاڻ پيغمبر جيڪو هو سو سو سال جيڪو آهي سو هليو ويو پوء وري اٿيو يا سورت ڪهف ۾ جيڪي پنهنجو اصحاب ڪهف آهن اهي ٽي سؤ نو سال اتي ستا پيا هئا، پوء وري اٿيا، پوء وري ماڻهن انهن کي ڏٺو، پوء وري گذاري ويا هليا. ته اهو واقعو يا وري جيڪي ستر ماڻهو جيڪي حضرت موسيٰ عليه السلام سي سان گڏجي پنهنجو ويا پنهنجي ان منجهه مائونٽ طور سينا تي ته الله تعاليٰ کي ڏسون اسين الله تعاليٰ جي خبر پوء هن وري انهن کي اهڙو ڪو گستاخي ڪئي پوء الله تعاليٰ انهن کي ماري ڇڏيو ماري ڇڏيو ته پوء حضرت موسيٰ عليه السلام چيو ته يا الله هن کي مارڻو ئي توکي هو ته پوء تون اڳ ۾ ئي مارين ها، هاڻي هي مون تي هڻندا، مون سان جٺي ڪندا، بني اسرائيل ته هونئن ئي ڏنگي قوم آهي، مون کي وري چوندا تو ئي هنن کي ماريو آهي هٿ سان وٺي، هاڻي تون هي پوء هن کي الله تعاليٰ وري جيئرو ڪيو، اهو مطلب ته هڪڙو واقعو سورت اعراف ۾ جيڪو آهي سو اهو اچي ٿو. پوء هاڻي اهي ڳالهيون جيڪي آهن قرآن شريف ۾ سي آهن ته آخرت آهي ۽ بعث بعد الموت آهي ۽ جنت ۽ جهنم آهي ۽ ۽ رِوارڊ ۽ ۽ پنشمينٽ آهي، حساب ۽ ڪتاب آهي يا سڄي حقيقت کي پڌرو ڪرڻ جي لاء الله تعالي مختلف جڳهين تي اهي ڳالهيون ڪيون آهن هاڻي هتي جيڪا هن کان اڳ ۾ جيڪي آيتون هيون پنهنجو قرآن شريف ۾ ۾ سورت بقر ۾ جيڪي ٻه سؤ ٽيتاليه کان اڳ ۾ جيڪي ٻه سؤ ايڪيهه کان وٺي ٻه سؤ ٻائيتاليه تائين جيڪي آيتون هيون اهي نڪاح ۽ طلاق ۽ ٻارن جي سنڀال ۽ اهو ڇا ڪجي ڇا ڪجي ڇا ڪجي اهي ٻه سؤ ايڪيهه کان وٺي ٻه سؤ ٻائيتاليه تائين اهي آيتون هيون هاڻ ان کان پوء اها آيت آئي حذر الموت واري، پنهنجي موت کان جيڪي همراهه ڀڄي نڪتا. هاڻ ان کان پوء فوراً جيڪا آيت اچي ٿي سا آهي وقاتلوا في سبيل الله الله تعاليٰ جي رستي ۾ مقابلو ڪريو جهاد ڪريو قاتلوا يعني مطلب وڙهو وڙهڻ جي معنيٰ ۾ قتل قتل جي معنيٰ قتل معنيٰ پاڻ جيڪو سنڌي ۾ ٿا چئون قتل اها معنيٰ ڪانهي قتل معنيٰ وڙهڻ لاء جهيڙو ڪرڻ لاء مطلب جهاد ڪرڻ لاء ان معنيٰ ۾ ماڻهو وڙهن ٿا پاڻ ۾ پوء ڀلي مارين کڻي نه ته به پر پوء قتل اسان جي معنيٰ ۾ وري ٿي ويندو ته قتل ٿو ٿي وڃي لڙائي ڪرڻ جي معنيٰ آهي قاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم هاڻي ته جنهن ڄاڻو ته الله تعاليٰ ٻڌڻ وارو آهي ۽ ڄاڻڻ وارو آهي قاتلوا في سبيل الله هاڻي هتي اها آيت اچي وئي جهاد جي جهاد جون ٻيون آيتون وري ٻين هنڌن تي آهن ۽ پنهنجو اها سورت حج جيڪا ان ۾ جهاد جو اذن آيو آهي يعني حڪم آيو توهان ڪري سگهو ٿا جن توهان سان سان جٺيون ڪيون آهن جن توهان سان مقابلا ڪن وڙهه ڪئي آهي جهيڙو ڪيو آهي انهي سان مقابلي ڪرڻ جي توهان کي اجازت آهي اذن ۽ اها آيت سيف چئبو آهي ان کي معنيٰ تلوار واري آيت انهي کان پوء جيڪو مقابلي ڪرڻ جي ڳالهه شروع ٿي وئي ۽ سورت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جيڪا ستائتاليهه نمبر آهي انهي جو ٻيو نالو سورت جو آهي سورت قتال يعني جهاد جهاد جي معنيٰ ۾، ته اهڙي نموني سان جهاد جو حڪم انهيء سورة ۾ حڪم اچي ويو هليو. هاڻي اهي اوائلي آهن جو هجرت کان پوء رسول الله صلي الله عليه وسلم تي اهي حڪم آيا، هڪڙي کان پوء ٻئي، ٻئي کان پوء ٽيون، پوء جيڪي جنگيون ٿيون جن جو بيان پوء وري ڪي هتي بيان آهن سورة بقر ۾ ڪي سورة آل عمران ۾ ڪي ٻين هنڌن تي انهن لڙاين جون جا ذڪر آهن بهرحال اهو قاتلوا في سبيل الله ڪريو ان کان پوء ٻي جيڪا آيت پڙهيسون ان ۾ ان ۾ فرمائي ته من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا اهو ڪير آهي جيڪو الله تعالي کي قرض حسنا ڏئي ٿو هاڻي انهيء ۾ مقابلو جهاد جي معنيٰ ۾ ۽ ماڻهن جي مري وڃڻ کان پوء جيئري ٿيڻ ۽ وري جهاد ڪرڻ جي ڳالهه انهيء کان پوء قرض حسنه جو ڏيڻ هاڻي اهو جيئن اڳ ۾ عرض ڪيون پيا ته اهي هڪ ٻئي سان مضمون ملن ٿا ڇو ته جيڪو قرض حسنه ڏيو ٿا ائين ڪونه ته اهو توهان جو ضايع ٿي ويندو هليو اهو توهان کي آخرت ۾ ملندو هن ڌرتي تي به هن جو ملندو اهو الله تعاليٰ تي قرض آهي حسنه توهان جو سٺو قرض الله تعاليٰ کي ڏيو ٿا، هاڻي الله تعاليٰ ڪو کٽي ڪونه ويو آهي، هن جا خزانا جيڪي آهن سي ايئن ڪونهي ته ڪو غريب ٿي ويو آهي جو اسان جهڙو غريب جي معنيٰ معنيٰ مسڪين ٿي ويو آهي جو ان معنيٰ ۾ ڪونهي پر قرض ڏيو ٿا معنيٰ جيڪو مقابلو ڪريو ٿا يا جيڪو پئسو خرچ ڪريو ٿا جهاد في سبيل الله ڪريو ٿا ان جو توهان کي عيوض آخرت ۾ ملندو قيامت ۾ ملندو ۽ پنهنجو جنت جي صورت ۾ ملندو ۽ جيڪو نه ڪندو ان جي جهنم جي صورت ٺهي پئي آهي مطلب ته اهو بعث بعد الموت سان انهن ڳالهين جو واسطو انهي نموني سان ٿئي ٿو هاڻي ان ۾ فرمائي من ذا الذي اهو ڪير آهي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا جيڪو الله تعالي کي قرض حسنا ڏئي فيضاعفه له اضعافا ڪثيرا پوء الله تعالي ان کي وڌائي ڏيندو وڌائي وڌائي وڌائڻ تمام گهڻو وڌائڻ يعني ڪيڏو به ڪيترو لفاظ لفظ اچي ويو آهي يضاعفه وڌائڻ ان کي ڏيندو الله تعاليٰ اضعافا گهڻو وڌائڻ ڪثيرا اڃا ئي گهڻو هاڻي ڪيترا يعني ٽي چار دفعا جيڪو لفظ وڌائڻ ٻيو وري ٻيهر وڌائڻ وري ڪثير گهڻو وڌائڻ اهڙي نموني سان الله الله جو اچي ويو يعني قرض حسنا الله تعاليٰ ايترو وڌائي ڏيندو ان کي عيوض ان جو آخرت ۾ جيڪو وڏو ڄڻ قرض آهي

و يبسط، هاڻي هتي صاد سان يبصط ٿئي بسط پر هتي مٿان ننڍي سين لکي پئي آهي معنيٰ ان کي سين جي ان سان به پرونائونس ڪري سگهجي ٿو تلفظ ان جو سين سان ٿيندو ۽ پوء وري جيڪي ان معاملي جا آهن ماڻهو عالم سي چوندا ته هتي صاد جيڪو آهي سو هڪڙو وڌي ويندو هليو وڌي ٿو وڃي هليو انهي ڪري هتي سين اها لکي وئي آهي

الم تر الي الملا من بني اسرائيل من بعد موسيٰ جيڪي امير هئا موسيٰ عليه السلام کان پوء مطلب ڪيترا سال ٿي هليا موسيٰ عليه السلام کي جي وفات ڪرڻ کان پوء ڪيترا جنريشنز ٿي ويا هليا ان کان پوء انهن جا جيڪي امير هئا انهن چيو ته اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملڪا انهن چيو ته اسان لاء هڪڙو بادشاهه ٿيڻ کپي جيئن ٻين قومن کي بادشاهه آهي هن وقت تيسين بادشاهه ڪونه هئا پوء پهرين حضرت موسيٰ عليه السلام هو، پوء يوشع بن نون هو، پوء سيميول نبي هيو، پوء سيميول نبي جي زماني ۾ جيڪو آهي ٻيا ججز هئا يعني هڪ ان کي ججز چئبو آهي يعني قاضي قضاوت ڪندا هئا هنن جي وچ ۾ پر پوء بادشاهه حاڪم ڪونه هو انهن جو يعني سورن جيڪو چئجي ڪنگ جيڪو چئجي سو ڪونه هو. پوء هنن چيو ته ٻين قومن کي جيئن ڪنگ آهن، تيئن اسان کي به ڪنگ هجي، بادشاهه هجي. اسان اسان رهجي وياسون هليا هليا ته ٻيا ٻين. پوء الله تعاليٰ چيو ٺيڪ آهي، توهان جي لاء آئون بادشاهه پيدا ٿو ڪريان، پر ان ڳالهه کي مختصر آئون توهان کي رڳو ائين ٻڌايان ته پوء هي ويچارو جيڪو حضرت طالوت هيو،

تيل مکبو آهي جيڪو مسح چئبو آهي مسيح جيڪو آهي ان جي معنيٰ آهي ته هن کي تيل وجهندا مٿان ائين ڪري نائيندا هن جي مٿي تي ته پوء چوندا هاڻ توکي اسان Anoint ڪيو آهي يعني هاڻ توکي مسيح ڪيو اٿون مسح ڪيو اٿون تيل مک مکبو آهي نه جيڪو پليٽ فارمن تي اڳي هوندا هئا پنهنجي کڻيو جهڻڪ جهڻڪ ڪندا وتندا هئا پنهنجو ٻه ٽي بوتلون رکيو ان مان جن ۾ تيل مختلف قسم جا خوشبون جا پوء ڪنهن کي بيهوش ڪرڻو هوندن جو کيسو ڪٽڻو هوندن ته اهو به ڪندا هئائس ڀئي پر تهڙي نموني سان هي کيسو ڪٽڻ وارو ڪونه هو سيميول نبي ڀلو ماڻهو پنهنجو هن ويٺو هو انتظار ۾ چيائين آئون ويٺو آهيان تنهنجي انتظار ۾ ۽ تون ايندين هاڻي توکي اسين ڇا ٿا ڪريون چي ته بادشاهه ٿا ڪريون چي آئون آيو آهيان منهنجي پيء جون گڏهيون وڃائجي ويون آهن ان کي ڳولڻ جي لاء وري بادشاهي مون کي ڪونه ٿي کپي ته آئون ڪيئن بادشاهه ٿيندس چيائين نه بس توکي بادشاهه ڪيون ٿا انهي ڪري پوء وري ٻين ماڻهن هن کي جڏهن ڪري ڇڏيائين انائنٽ ڪري ڇڏيائين مسيح ڪري ڇڏيائين جو مسيح ائين آهي انهي معنيٰ ۾ پوء مسيح ڪري ڇڏيائين هاڻ هي بادشاهه ٿي هليو هاڻ چي ته ڀئي ڪير هن کي پڇڻ وارو ڪونه کنگهڻ وارو ڪونه سلام ڪرڻ وارو ڪونه مون وانگي کير گهمرا کي پڇي ڪونه ڪو رستي ويندي هي سال طالوت يڪ ته بادشاهه چي بابا هاڻ بادشاهه ٿي ويو هليو پوء ٻين اعتراض ڪيو، توهان جهڙن، هنن جهڙن، هن جهڙن، ٻيا جيڪي رئيس هوندا پنهنجو ڳوٺ راڄ وارا، انهن وانگي چوندي، هي وري ڪيئن، هن کي وري ڪيئن ڪيو اٿو، اسان بادشاهه جي وڌيڪ پنهنجو آهيون لائق ڪي نه هي آهي، هن کي ته ڪير پڇي ڪونه ٿو، هي سڃاڻي ڪين ته ڪير ڪندو، هن جي ڪهڙي ڳالهه آهي. پوء الله تعاليٰ هتي ڳالهه اها ڪئي آهي، قال.

الا تقاتلو، چيائين ائين ته ڪونه ٿيندو جو ايڪر توهان تي حڪم ٿي وڃي هلي قتال جو ۽ پوء تهين وري ڦري وڃو هليا ۽ توهان پنهنجو جهاد نه ڪريو ائين ته ڪونه ٿيندو انهن چيو نه نه اسين وري ڪيئن جهاد کان ڦرنداسون قالو وما لنا الا نقاتل في سبيل الله چي اسان کي ڇا ٿيو آهي جو اسين وڙهنداسون ڪونه الله جي رستي ۾ وقد اخرجنا من ديارنا اسان کي گهرن منجهان ڪڍيو ويو آهي وابنائنا اسان جي ابن ڏاڏن کي گهرن منجهان ڪڍي ڇڏيائون سو اسين تيار آهيون هاڻ وڙهڻ جي لاء فلما ڪتب عليهم القتال پوء جڏهن انهن تي حڪم ٿيو قتال جو جهاد جو جڏهن حڪم ٿيو تنهن وقت تولو پوء ڦري ويا چي اسين ڪونه وڙهنداسون الا قليلا منهم سواء ٿورن جي انهن منجهان جيڪي ٿورا هئا اهي بيٺا انهيء ڳاله تي چي ٺيڪ آهي اسين وڙهنداسون مقابلو ڪنداسون سخت مقابلو آهي هو قوم جيڪا ته وڏي آهي سخت گير آهي ۽ وڏا پهلوان آهن اسان آهيون هلڪا سلڪا ماڻهو پر پوء اسين وڙهڻ لا تيار آهيون والله عليم بالظالمين پوء الله تعالي فرمائي ٿو ته الله ڄاڻي ٿو ته ڪهڙا هن مان ظالم آهن جيڪي قتال کان پنهنجو انڪار ٿا ڪن جهاد کان انڪار ٿا ڪن هاڻ وقال لهم نبيهم هاڻ هن جو نبي جيڪو طالوت ٿيو هو عليه السلام سو جو بادشاهه ٿيو الله تعاليٰ هن کي چونڊيو وقال لهم نبيهم

هن کان جو اسين بادشاهه ٿيون، هو ٿيندو وري ڪيئن؟ هو وري ڪيئن ٿيندو؟ ولم يوت سعة من المال، هن وٽ ته ڪو مال دولت به آهي ڪونه ڪو، کُٽل آهي سڃو اسان کان وڌيڪ، هو اسان هٿ پئسي وارا ڏوڪڙ وارا، هيترا هوترا، اسين خان صاحب، خان بهادر، هي هو، اسين وڏا وڏا ماڻهو، اسان جون زمينون، اسان جون وڏا ٺيڪا ٿا هلن اسان جا، هي ٿو ٿئي اسان جو هو ٿو، اسين وڏي طاقت وارا، اسان کي مال آهي.

بسطة ۽ ان کي وڌايو آهيس ڪه ڪهڙي ڳالهه ۾؟ ڪشادو ڪري في العلم والجسم، علم ۾ ۽ جسم ۾، ٻن شين ۾، بادشاهه هن کي ڪيو اٿس. هاڻي اهي ٻه ضروري شيون آهن جيڪي بادشاهه ۾ هئڻ گهرجن، هڪڙو علم آهي، هڪڙو جسم آهي. علم آهي علم وارو هجي هي نه ڪو ڄٽ هجي مون وانگي صفا نادان جاهل ۽ پنهنجو هجي به ضعيف ۽ هيڻو اهڙو جو ڪجهه نه ڪري سگهي ڪجهه خيال ۾ به يا طاقت ۾ سگهه جيڪا جسماني به هجي روحاني به هجي مينٽل به هجي اهڙي سگهه هجي جيڪا ماڻهو جنهن کي ڪم هلائي سگهي پنهنجي بادشاهت جو ضعيف هوندو ته بادشاهت ڪيئن هلائيندو ته هاڻي چيو اهي ٻه ڳالهيون هن جي لاء ضروري آهن. هاڻي انهيء ڳالهه تي اسان عرض ڪيوسون ته حضرت يوسف عليه السلام کي چيون ته هي امين آهي، هي حڪمت وارو آهي ۽ پنهنجو بچائي ٿو، حفاظت ڪرڻ وارو آهي ۽ پنهنجو علم وارو آهي، انهيء ڪري هن کي وزير کنيائون ته وزير کي کپي ته هو خيانت ڪرڻ وارو نه هجي، هو جيڪو ايماندار هجي، حفاظت ڪرڻ وارو هجي ان شيء جو جيڪو الله تعاليٰ جي هن کي سپرد ڏني آهي، اٿارٽي، پاور، جنهن شيء تي ڏنو اٿس اهو ان جي هو خيانت نه ڪري ۽ ٻيو چون جيڪو الله تعاليٰ فرمايو پنهنجي سورت قصص ۾ ته حضرت موسيٰ عليه السلام جڏهن ويو پنهنجي مدين جي شهر ۾ ته ان مائي نياڻي جيڪا هئي حضرت شعيب عليه السلام جي ان چيو پنهنجي پيء کي ته هن کي تون پنهنجو رک پاڻ وٽ نوڪريء منجهه ڇو جو هي قوي آهي ۽ امين آهي، قوت به اٿس، سگهه به اٿس ۽ امانت وارو صاحب آهي. امانت واري کي ماڻهو پاڻ وٽ نوڪر رکي، چاڪر رکي، پاڻ وٽ ڪم ڪار جي لاء رکي ۽ حضرت موسيٰ عليه السلام نوڪر ان معنيٰ ۾ ڪونه هو جيئن پاڻ نوڪر هوندا آهيون هڪ ٻئي جا پاڪستان ۾ پر هو وڏي حيثيت وارو الحمدلله نبي الله آهي. پر هو امانت جو صاحب آهي انهي ڪري ۽ پنهنجو هو قوي الجسم جسم جي لحاظ کان به قوي هي بادشاهه کي به قوي فرمائي انهي ڪري اهي جيڪي ڳالهيون جيڪي ضروري آهن ڪنهن به ماڻهو ڪنهن به پاور پوزيشن جي لاء جيڪڏهن ماڻهو ڪو رکجي ته انهي ۾ اهي صلاحيتون هجن جنهن جي ڪري هن کي انهي ۾ رکجي بي صلاحيت ماڻهو کي نه رکجي اهڙي ڪم ۾ جيڪو سڄو ڪم ڦٽائي وٺي. هاڻي هتي فرمائي ٿو والله يؤتي ملڪه من يشاء الله تعاليٰ جنهن کي چاهي ٿو تنهن کي بادشاهت ڏئي ٿو والله واسع عليم الله وسيع آهي وسعت گهڻو وڌندڙ آهي ۽ عليم آهي ڄاڻندڙ آهي وقال لهم نبيهم ان آية ملڪه

اهو توهان کي موٽي ملندو جنهن ۾ سڪينه، سڪينه آهي. سڪينه جي معنيٰ پنهنجو سڪون به آهي انهيء معنيٰ ۾، پر سڪينه معنيٰ ٻيڙي يا اهڙي ڪا شيء هئي، جنهن منجهه هنن جا آثار هئا، ڪپڙا لٽا يا ڇا، يا حضرت موسيٰ عليه السلام جا، حضرت هارون عليه السلام جا تورات جا الواح هيا يا ٻيون ڪي ڳالهيون هيون، جيڪي انهيء تابوت ۾ رکيل هيو، ٺهيل هو جيڪو، پوء بهرحال!

پوء ان جو وري حضرت دائود عليه السلام ان کي ماري ٿو جالوت کي، پوء حضرت دائود وري ان جو ناٺي ٿو ٿئي، ان طالوت جي نياڻي سان شادي ٿو ڪري، پوء وري پاڻ ۾ ڦٽائي ڦٽن ٿا اي، پوء وري دائود عليه السلام بادشاهه ٿئي ٿو، سليمان عليه السلام ان جو پٽ وري بادشاهه ٿو ٿئي، پوء وري بادشاهت جيڪا ٻن حصن ۾ ورهائجي ٿي وغيره وغيره وغيره ائين سڄو قصو اهڙي نموني سان ٿي ويو هليو. ٻه ٽي سؤ سال جيڪي ٽي چار سؤ سال هو هنن جي بادشاهت رهي ٿي انهي ڪنعان ۾ ۾ فلسطين ۾ ان کان پوء هنن کان ڦرجي وڃي ٿي ڇو جو هي هنن جا لڇڻ جيڪي آهن سي تمام خراب آهن پوء مٿين بادشاهت جيڪا هئي سا سنخريب جيڪو اسيريا منجهان نينوا منجهان آيو موصل منجهان